ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ໃນໂລກນີ້ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ດີເລີດກໍແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊົ່ວສຸດກໍແມ່ນສະຫະລັດ ຫຼັກແຫຼມທີ່ສຸດກໍແມ່ນສະຫະລັດ ໂງ່ຈ້າທີ່ສຸດກໍແມ່ນສະຫ ະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນແມ່ນວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດລະດັບເອກຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກນີ້ ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ໃນອະດີດສະຫະລັດອາເມລິກາໂຄສະນາ ແລະ ຮ້ອ ງວາກໆວ່າຈະຢືນຮຽງຂ້າງຮຽງບ່າກັບປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ຕໍ່ສູ້ປະເທດຄອມມູນິດຫວຽດນາມເໜືອ ແລະ ຄອມມູນິດທີ່ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍເຂດແດນມາຈາກແຕ່ມົດສະກູ ແລະ ເບຈິງພຸ້ນ ແຕ່ແລ້ວລອດລ້ າງຕີນລ້າງມືໄປຈາກອິນໂດຈີນ ຄືປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ລາວ ແລະ ປະເທດຂະເໝນ ປ່ອຍໃຫ້ 3 ຊາດເຫຼົ່ານີ້ຕົກໄປຢູ່ໃນກຳຕີນກຳມືຂອງຄອມມິວນິດ ແບບທີ່ວ່າລູກປືນບໍ່ແຕກກໍວ່າແມ່ນ ຄັນວ່າແຕກກໍແຕກບໍ່ຮ້ າຍແຮງແທ້ໆ ແລະ ເມື່ອທີ່ຄອມມິວນິດຄຸ້ມຄອງສາມປະເທດອິນໂດຈີນນັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນ ຂ້າລາຊະການ ຂ້າລັດຖະການ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ແລະ ວົງການປົກຄອງຕ່າງໆຂອງຝ່າຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຄອມມິວນິດ ຖືກ ປາບປາມໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ຕາຍກ້ຽງຢ່າງມາກມາຍ ຜູ້ໜີກ່ອນ ຫຼື ໜີທັນກໍກະຈຸກກະຈາຍກັນໄປຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ດັ່ງມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແຕ່ວັນທີ 19 ເດືອນມີນາປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດໂບລີເວ ຍໜາ ໄກແສນໄກຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ຈະເລີນເທື່ອຊ້ຳ ກໍຍັງມີຄົນລາວອົບພະຍົບຫຼົບໄພໄປຢູ່ຢ່າງຖາວອນ ຈາກສູນອົບພະຍົບຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ ຫັນໄປເອີ່ຍເຖິງສະຫະລັດອາເມລິກ າ ການທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຖອນກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາອອກໄປຈາກເຂດແດນລະຫວ່າງປະເທດຕວກກີ ແລະ ຊີເຣຍ ທີ່ຄົນເຄີດຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ການຖອນກຳລັງນັ້ນ ກຳລັງຈູ່ຈີ່ຈ ະໄໝ້ຕີນໄໝ້ມືປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ແລ້ວ ທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍຂອງວົງການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຄືທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລິກັນ ປະນາມໂຈມຕີການຖອນກຳລັງສະຫະ ລັດອາເມລິກາອອກໄປຈາກເຂດແດນຂອງຊາວເຄີດນັ້ນ ກຳລັງເຄີດເປັນສຳພັນທະມິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໄວ້ເນື້ອວາງໃຈໄດ້ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈົນວ່າທຳລາຍກຳລັງ IS ໃນປະເທດຊີເຣຍສຳເລັດ ຫຼື ວ່າເກືອບກ້ຽງໄດ້ ການຖອນກຳລັງສະຫະລັດອາເມລິກາອອກໄປຈາກເຂດແດນຂອງຊາວເຄີດໃນປະເທດຊີເຣຍນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ອ້າງວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອາເມລິກາໄ ດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ແຕ່ນີ້ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນການລອນປະຖິ້ມກຳລັງ ແລະ ຄົນເຄີດ ບັດນີ້ກຳລັງຊີເຣຍ ອັນມີພໍ່ໃຫຍ່ຣັດເຊຍ ແລະ ປະເທດອີຣານຮ່ວມມື ດັນໄປຄວບຄຸມຄຸ້ມຄອງເຂດແດນເຄີດ ທີ່ສະຫະລັດ ອາເມລິກາປ່ອຍປະຖິ້ມໄປນັ້ນ ແລະ ກຳລັງທະຫານບົກ ແລະ ອາກາດຂອງປະເທດເຕີກີ ກໍບຸກໂຈມຕີເອົາບ້ານເອົາເມືອງຕ່າງໆຂອງຄົນເຄີດໄດ້ບາງຫົນແຫ່ງແລ້ວ ຫຼືວ່າເກືອບຈະໄດ້ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ ໂ ດນັລ ທຣຳ ນາບຂູ່ວ່າຈະທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຕີກີ ຖ້າຫາກວ່າເຕີກີບໍ່ຍອມຍຸຕິການຈູ່ໂຈມຕີເຂດແດນເຄີດ ການນາບຂູ່ນີ້ຖືກປະເທດເຕີກີບໍ່ຫົວຊານຳຊ້ຳ ຄືມີແຕ່ບຸກໄປໜ້າຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຂດແ ດນຂອງຄົນເຄີດ ເຖິງປະມານ 30 ປາຍກິໂລແມັດ ເພື່ອຈັດເປັນເຂດປອດສຳລັບປະເທດເຕີກີ ບັດນີ້ທາງການຂັ້ນສູງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ບິນໄປຍັງປະເທດເຕີກີ ເພື່ອພົບປະປະຊຸມກັນກັບປະທານ າທິບໍດີເຕີກີ ທ່ານ ເຣເຊັບ ຕາຢິບ ເອີໂດອານ ເພື່ອຍຸຕິການທີ່ປະເທດເຕີກີ ບຸກໂຈມຕີເຂດແດນເຄີດໃນພາກເໜືອສຽງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຊີເຣຍ ປະເທດເຕີກີເລີ່ມບຸກໂຈມຕີເຂດແດນເຄີດໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ ປີ 2019 ພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຖອນໂຕອອກໄປຈາກເຂດແດນເຄີດ ເຖິງບັດນີ້ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຍຶດໝັ້ນກັບການຖອນກຳລັງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາອອກຈາກ

ການຍົກຖອນກຳລັງສະຫະລັດອອກໄປຈາກຄົນເຄີດນັ້ນ ນີ້ມີຜູ້ແທນຂອງສະພາປະຊາຊົນສະຫະລັດສະໜັບສະໜູນ 354 ສຽງ ໂດຍທີ່ສຽງຄັດຄ້ານມີມະຍ່ອມມະແຍ່ມພຽງແຕ່ 60 ສຽງເທົ່ານັ້ນ ທ່ານ Steny Hoyer ສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງ House Majority ຂອງສະຫະລັດ

ຮຽກໃຫ້ທຳນຽບຂາວຈົ່ງສະເໜີແຜນການການເອົາຊະນະຄະນະ IS ຢ່າງຍືນຍົງ ຍານາງ Nancy Pelosi ໂຄສົກສະພາປະຊາຊົນສະຫະລັດ ແລະ Lindsey Graham ຜູ້ແທນປະຊາຊົນໃນສະພາສູງສະຫະລັດອາເມລິກາຈາກພັກ Republican ເປັນຜູ້ ສະເໜີເງື່ອນໄຂນັ້ນ

Trump. The Senator Lindsey Graham, who is a member of the Donald Trump, said, It is our problem, in my view, to abandon the Kurds. They're not safer. Iran is going to move into Syria. They're going to be the biggest beneficiary of a statement like this. ISIS is going to reemerge. It will be on President Trump's watch. If he continues down this uh,

ກັບກຳລັງທະຫານຂອງປະເທດເຕີກີ ແລະ ຖືກໂດນັລທຣຳປະຖິ້ມ ແລະ ຈຳຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງເຕີກີໂດຍຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວ ບັດນີ້ຫັນໄປຈັບມືຖືແຂນເປັນສຳພັນທະມິດກັບລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ມີປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣານເປັນສັນຫຼັງ ປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣານເປັນສັດຕູຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳລັງທະຫານຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍບັດນີ້ເຂົ້າໄປຄອບຄອງ ເຂດແດນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ຖືກສະຫະ ລັດອາເມລິກາປະຖິ້ມໄປນັ້ນ ໃນເວລາຜ່ານມາເຂດແດນນີ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງ 8 ເດືອນພຸ້ນ ການທີ່ກຳລັງເຕີກີສູ້ຮົບເອົາເຂດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງຂອງຄົນເຄີດ ຄື SDF ຕ້ອງປະລະຖິ້ມບາງເຂດ ແດນ ທີ່ເປັນບ່ອນກັກຂັງກຳລັງ IS ແລະ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນ IS ມີຂ່າວວ່າ

ແຕ່ທາງການທີ່ຕາງໜ້າລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄປເຈລະຈາກັນກັບປະເທດເຕີກີນັ້ນ ແມ່ນວ່າມີຄວາມສຳເລັດ ຄືເຈລະຈາໃຫ້ມີການຢຸດຍິງກັນໄດ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຄີດ ແລະ ກຳລັງເຄີດ ມີຄວາມປອດໄພ ທ່ານ Mike Pompeo ເລຂາທິການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ທ່ານ Mike Pence ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ຈະດັນໃຫ້ມີການຍຸຕິການຈູ່ໂຈມຕີກຳລັງ SDF ຄືຄົນເຄີດນີ້ບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ສາມ າດເຈລະຈາໃຫ້ມີການຢຸດຍິງກັນໄດ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງລະຫວ່າງກຳລັງເທີກີ ແລະ ກຳລັງຂອງຄົນເຄີດ ໃນດ້ານສະຫະປະຊາຊາດ ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ອອກຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງອອກມ າ

including ISIL, and are also very concerned ຂໍ້ຄວາມນັ້ນໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜູນຢ່າງຂາດຮອຍຈາກຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ 15 ປະເທດ ສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າປະຊາຊົນບໍ່ຫຼຸດ 160,000 ຄົນ ຈຳຕ້ອງປົ ບລົບໜີຈາກຖິ່ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນຄົນເຄີດ ການຕໍ່ສູ້ກັນໃນເຂດແດນເຄີດໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ ຍັງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແລະ ຄາດວ່າຈະຮ້າຍແຮງ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast